ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້

ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນເຮົາໃນປະເທດຮັ່ງມີທຸກມື້ນີ້ກິນເກື ອຫຼາຍກວ່າເດີມ 20 ເທົ່າ ເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຄວາມດັນສູງ ໂລກຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ ແລະບັນຫາອື່ນໆອີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເກືອເປັນສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຕ້ອງການແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ເກືອມີ 2 ອົງປະກອບ ຄືໂຊດຽ ມ ແລະ ຄໍຣີນ ໂຊດຽມມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍ ເພາະເຊວທຸກເຊວໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະຕ້ອງການມີໂຊດຽມ ນ້ຳທຸກຊະນິດໃນຮ່າງກາຍຕ້ອງມີໂຊດຽມເປັນສ່ວນປະກອບ ຖ້າບໍ່ມີໂຊດຽມ ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍຈະຢູ່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຖ້າມີໂຊດຽມຫຼາຍກວ່າຄວາມຈຳເປັນກໍເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໄດ້ຄືກັນ ບັນຫາມີຢູ່ວ່າເຮົາກິນເກືອເກີນຄວາມຈຳເປັນ ເກືອທີ່ເຮົາກິນຈະຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າ ງກາຍ ເຮັດຮ່າງກາຍມີລັກສະນະບວມ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການເປັນໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນ ປັດຈຸບັນໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງກຳລັງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງສັງຄົມ ໂ ດຍສະເພາະທ່ານທີ່ມີອາຍຸ 65 ຂຶ້ນໄປ ໃນຈຳພວກ 100 ຄົນ ຈະເປັນຄົນເປັນໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ 70 ຄົນ ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ອາຫານຂອງຄົນຍີ່ປຸ່ນມີປະລິມານຄວາມເຄັມສູງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຍີ່ປຸ່ນເປັນໂລກຄວາມດັນສູ ງຫຼາຍ ແລະ ເສຍຊີວິດຍ້ອນເປັນໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ ເຊິ່ງເກີດມາຈາກພາວະແຊກຊ້ອນຂອງໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ກົງກັນຂ້າມ ຄົນຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ກັນດານ ແລະ ປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳອະເມຊອນທີ່ກິ ນເກືອໜ້ອຍ ນັກວິໄຈຊື່ວ່າ ທ່ານມໍຣັສ ເພສ ໄດ້ສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະ ສະຫຼຸບວ່າ ຄົນເປັນຄວາມດັນໂລຫິດສູງຫຼາຍໃນຂົງເຂດທີ່ນິຍົມກິນເກືອຫຼາຍ ບາງຄົນມີປະຕິລິຍາຕໍ່ເກືອຊ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນກິນເກືອຫຼາຍ ເທົ່າໃດກໍບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍເລີຍ ສຳລັບຄົນທີ່ມີຮ່າງກາຍທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຕໍ່ເກືອໄວ ເມື່ອໂຊດຽມຖືກສະສົມໄວ້ໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍກໍຈະເຮັດໃຫ້ເປັນບວມ ແລະ ຕ້ອງແບກນ້ຳໜັກສ່ວນເກີນໄວ້ສອງເຖິ ງສາມກິໂລ ແລະຖ້າຫຼຸດການກິນລົງ ນ້ຳໜັກທີ່ເກີນກໍຈະຫຼຸດລົງເອງ ສະແດງວ່າຄົນທີ່ເປັນໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ເມື່ອຫຼຸດການກິນເກືອລົງ ຄວາມດັນກໍຈະຫຼຸດລົງຄືກັນ ການກິນໜ້ອຍ ນອກຈາກຈະຊ່ວຍຄວບ ຄຸມນ້ຳໜັກ ແລະ ຄວາມດັນໂລຫິດແລ້ວ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດການຜິດປົກກະຕິກ່ອນທີ່ຈະ ຜູ້ຍິງຈະເປັນປະຈຳເດືອນ ເຊັ່ນ ເຈັບຫົວ ແລະ ອາການໂສກເສົ້າ ນອກຈາກນີ້ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດນ້ຳໜັກທີ່ຄ້າງຢູ່ໃນເຊລຂອງເຮົາທີ່ເປັ ນໂລກຫົວໃຈ ບາງທ່ານອາດຈະຖາມວ່າ ກິນຢາຂັບຖ່າຍນ້ຳປັດສະວະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຫຼຸດລົງ ຄຳຕອບກໍຄື ຫຼຸດລົງ ແຕ່ຢາຂັບຖ່າຍປັດສະວະນັ້ນອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເປັນໂລກຫົວໃຈ ເພາະຢານີ້ເປັນຕົວກະ ຕຸ້ນໃຫ້ລະດັບຄໍເລສເຕີຣໍສູງຂຶ້ນ ນອກຈາກນີ້ ຢາອາດທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເປັນປະດົງຂໍ້ໄດ້ ເຮົາມາເບິ່ງກັນວ່າ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເປັນໂລກນີ້ຢູ່ແລ້ວຈະຫຼຸດລົງໄດ້ແນວໃດ ໂດຍການກິນອ າຫານເຄັມລົງ ແລະ ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ຈາກນັ້ນໃຫ້ອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງເປັນປະຈຳທຸກມື້ ນອກຈາກນີ້ ໃຫ້ປ່ຽນນິໄສການກິນໃໝ່ ໃນໄລຍະທຳອິດອາດເຮັດໃຫ້ອາຫານບໍ່ແຊບ ແຕ່ດົນໆໄປຮ່າ ງກາຍກໍຈະຄຸ້ນເຄີຍ ທ່ານອາດຈະເພີ່ມລົດຊາດອາຫານໂດຍການໃສ່ເຄື່ອງປຸງທີ່ເຮັດຈາກພືດແທນກໍໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ອາຫານທີ່ໃສ່ເກືອມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກເດີມຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ຕົວຢ່າງ ມັນຝຣັ່ງໜຶ່ງຫົ ວມີເກືອທຳມະຊາດ 20 ມິນລິກຣາມ ແຕ່ເມື່ອເອົາໄປອົບແຫ້ງໃສ່ຖົງຂາຍ ຕາມທີ່ເຮົາເຫັນໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ເກືອກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 3,500 ມິນລິກຣາມ ໄກ່ສົດ 1 ຕ່ອນມີເກືອທຳມະຊາດ 300 ມິນລິກຣາມ ແຕ່ເມື່ອເອົາໄ ປຈືນຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 5,000 ມິນລິກຣາມ ນອກຈາກນີ້ ໃນຜົງໂຊດາທີ່ໃຊ້ສະສົມໃນການເຮັດຂະໜົມ ເຂົ້າຈີ່ ແປ້ງນົວ ອາຫານວ່າງທີ່ມີລົດເຄັມ ອາຫານດອງທັງຫຼາຍ ແລະ ອາຫານກະປ໋ອງລ້ວນແລ້ວແຕ່ ມີເກືອຜະສົ ມຢູ່ນຳ ຄຳຖາມມີຢູ່ວ່າ ເຮົາກິນເກືອລົດຊາດເຄັມໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍພຽງໃດ ຄຳຕອບກໍຄື ຄົນເຮົາຕ້ອງການກິນເກືອສະເລ່ຍພຽງມື້ລະ 1 ກຣາມ ຫຼື 1 ຕໍ່ 10 ບ່ວງຊາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ລະມື້ເຮົາໃສ່ນ້ຳສະອິ້ວ ນ້ຳປາ ນ້ຳຊອດ ລົງໄປໃນອາຫານເກີນຄວາມຈຳເປັນ ວິທີຊ່ວຍຫຼຸດໂຊດຽມໄດ້ດີມີດັ່ງນີ້ ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ສົດໃຫ້ຫຼາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບໂປແຕຊຽມ ເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມດັນເລືອດໄດ້ ຖ້າຈຳເປັນຕ້ອງກິນອາ ຫານວ່າງໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງກິນປະເພດທີ່ເຄັມ ນີ້ຄືວິທີຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັມ ສະບາຍດີ ທ່ານນາງປາດຖະໜາໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິທີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິທີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thomson Road Singapore 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D SINGAPORE 298186 ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org lao@awr.org
ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປນີ້ເປັນເວລາທີ່ທ່ານຜູ້ຟັງລໍຄອຍ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີເພງເພື່ອຊີວິດທີ່ມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ບົດເພງທີ່ມ່ວນ ແລະ ໜ້າສະອອນໃຈນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຄວາມບັນເທີງແກ່ ທ່ານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເພງຊີວິດຄຣິສຕຽນຈະໃຫ້ແງ່ຄວາມຄິດໃນການດຳເນີນຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ນຳ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງເພງຈາກອ້າຍສຳລານໄດ້ເລີຍ ເຈົ້າຈຶ່ງຍອມຮັບວ່າໃນໂລກນີ້ມີພະເຈົ້າຜູ້ສ້າງສັບພະສິ່ງ ທັງປວງຢ່າງແທ້ຈິງ

ສຽງຂອງພຣະທຳມັນຊ່າງເປັນສຽງທີ່ຫວານອິ່ນອ້ອຍ ແລະ ຈັບໃຈ ແຕ່ສຽງຂອງມະນຸດຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍການປ້ອຍດ່າ ແລະ ສາບແຊ່ງ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມົວໝອງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພະເຈົ້າອາດຈະລົງໂທ ດໄດ້ຫຼາຍວິທີການ ເມື່ອກ່ອນນີ້ກໍຄືປັດຈຸບັນ ບົນດິນແດນປະຊາຣາດແຫ່ງນີ້ບໍ່ເຄີຍມີຫອຍປາກກວ້າງ ຫຼື ຫອຍກິນເຂົ້າ ທັງທີ່ບໍ່ມີການນຳເຂົ້າ ຫຼື ເພາະພັນໃດໆທັງສິ້ນ ແຕ່ແລ້ວມັນມີມາດ້ວຍວິທີໃດ

ທີ່ຈົບໄປນັ້ນຄືລາຍການເພງຈາກອ້າຍສຳລານ ພະເຈົ້າຊົງເບິ່ງແຍງຮັກສາພວກທ່ານຢູ່ສະເໝີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂໍ ເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຢາກຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ

lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ມາພົບກັນອີກຕາມເຄີຍໃນຊ່ວງຂໍ້ຄິດປະຈຳວັນ ໃນລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນຳເອົາເລື່ອງລາວຊີວິດການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງພຣະເຢຊູໃນການຮັກສາໂລກ ໃນຈຳນວນຄົນ ທີ່ເປັນຕາໜ້າສົງສານໃນສະໄໝນັ້ນມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຊຶ່ງມີຄົນພິການ ຄົນຕາບອດ ຄົນຫູໜວກ ຄົນປາກກືກ ແລະ ອະໄວຍະວະພິການ ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ການຮັກສາຄົນພິການເຫຼົ່ານີ້ ເທົ່າທີ່ບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະຄຳ ພີ ຊຶ່ງມີຄົນພິການຫຼາຍແບບ ຕົວຢ່າງ ຄົນຫູໜວກ ຄົນຕາບອດ ຄົນປາກກືກ ເປັນຕົ້ນ ໜຶ່ງໃນຈຳນວນຄົນທີ່ພຣະເຢຊູຮັກສານັ້ນກໍຄື ຄົນເປັນງ່ອຍ ມີມື້ໜຶ່ງ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງເດີນທາງມາທີ່ເມືອງທີ່ພຣະອົງອາໄສຢູ່ນັ້ ນ ເມື່ອຂຶ້ນຈາກເຮືອກໍເຫັນຊາຍໜຸ່ມສາມສີ່ຄົນຊ່ວຍກັນຫາມຄານຫາມ ທີ່ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງນອນຢູ່ເທິງ ຊາຍຄົນນັ້ນຊ່ວຍເຫຼືອໂຕເອງບໍ່ໄດ້ ໝູ່ຂອງເຂົາໄດ້ສະແດງນ້ຳໃຈຊ່ວຍກັນຍົກຊາຍຜູ້ໜ້າເວທະນານັ້ນໄປຫ າພຣະເຢຊູ ເມື່ອກຸ່ມຊາຍຄົນນັ້ນເຫັນຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ໃນບ້ານ ເຂົາບໍ່ສາມາດຜ່ານຝູງຊົນເຂົ້າໄປໃນເຮືອນໄດ້ ເຂົາຈຶ່ງໄດ້ພາກັນຂຶ້ນໄປເທິງດາດຟ້າຫຼັງຄາເຮືອນ ຊຶ່ງມີຂັ້ນໄດເປັນທາງຂຶ້ນ ຈາກນັ້ ນຈຶ່ງຊ່ວຍກັນຍົກແຜ່ນທີ່ປູຫຼັງຄາອອກ ແຜ່ນພວກນີ້ເຮັດມາຈາກຫຍ້າ ແລະ ຂີ້ດິນໜຽວຈຶ່ງແຈະອອກໄດ້ງ່າຍ ທັງ 4 ຄົນຊ່ວຍກັນຍົກໂຕຂອງໝູ່ທີ່ເປັນງ່ອຍນັ້ນຢ່ອນລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນນັ້ນພາກັນເຫັ ນກະແຕກຕື່ນຕໍ່ເຫດການນັ້ນ ພຣະເຢຊູຊົງແຫງນໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງ ແລະ ເມື່ອພຣະອົງເຫັນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງເວົ້າວ່າ ລູກເອີຍ ຈົ່ງຊື່ນໃຈເຖີດ ບາບຂອງເຈົ້າໄດ້ຮັບການໃຫ້ອະໄພແລ້ວ ຈ າກນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງບອກໃຫ້ເຂົາລຸກຂຶ້ນ ຊາຍພິການຄົນນັ້ນກໍຄ່ອຍໆລຸກຢືນຂຶ້ນ ມັນຄືກັບວ່າເຂົາໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ເມື່ອຮ່າງກາຍຂອງເຂົາໄດ້ເຊົາເປັນປົກກະຕິດີຄືກັບຄົນອື່ນໆ ຊາຍຄົນນີ້ເຂົາຮູ້ສຶກດີໃຈ ແລະ ກໍຮູ້ສຶກສຳນຶກຜິດໃນຄວາມບາບຂອງເຂົາ ແລະ ເສຍໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ ເຂົາຕ້ອງການຮັກສາທັງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ແລະ ຕ້ອງການໄດ້ຮັບການອະໄພບາບ ແລະ ຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ ເຮົາທັງຫຼາຍໃນປັ ດຈຸບັນກໍຄືກັນ ເວລາເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ເມື່ອຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈິດໃຈກໍຄ່ອຍຫ່ຽວແຫ້ງໄປນຳ ດັ່ງນັ້ນ ການຮັກສາໂລກທີ່ຖືກຕ້ອງ ກໍຈະຕ້ອງຮັກສາທັງສອງດ້ານ ຄືຈິດໃຈມີຄວາມສະຫງົບສຸກເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມຫວັງ ຫຼັງຈາກນັ້ນການຮັກສາທາງກາຍກໍຈະໄດ້ຜົນ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນທີ່ມີຈິດໃຈທໍ້ແທ້ ສິ້ນຫວັງ ຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ ແລະ ເສຍໃຈ ກໍຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືກັນ ຄຳເວົ້າທຳອິດຂອງພຣະເຢຊູຄື ບາບໄດ້ຮັບການອະໄພ ແລະ ຍົກໂທດໃຫ້ແລ້ວ ນັ້ນເປັນການເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າການທີ່ຊີວິດ ຂອງຄົນເຮົາແຍກອອກຈາກພຣະເຈົ້າເມື່ອໃດ ຄວາມບາບກໍມີອຳນາດຄອບງຳເຮົາໄດ້ ຈາກນັ້ນ ບາບກໍຈະນຳເຮົາ ໄປສູ່ຄວາມຜິດອື່ນໆອີກ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຈິດໃຈບໍຣິສຸດ ຄວາມຄິດອ່ານທຸກຢ່າງກໍຍ່ອມຈະບໍຣິສຸດ ການໃຊ້ຊີວິດ ຫຼື ການດຳເນີນຊີວິດກໍຈະສະແຫວງຫາຕັ້ງແຕ່ສິ່ງທີ່ດີງາມທັງນັ້ນ ຄົນງ່ອຍຄົນນີ້ເປັນຕົວຢ່າງ ຂອງຄົນທີ່ຮູ້ສຶກສຳນຶກໃນຄວາມຫຼັງຄັ້ງອະດີດ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ດີບາງຢ່າງຈະສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ຄວາມຄິດຂອງຄົນເຮົາ ອາດຈະມີໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຫຼາຍຢ່າງທີ່ເກີດມາຈາກການມີບັນຫາທາງດ້ານຈິດໃຈ ຈາກນັ້ ນຈຶ່ງມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອມີຄົນໄຂ້ໃນຄອບຄົວ ການຮັກສາທາງດ້ານຮ່າງກາຍກໍສຳຄັນ ແຕ່ທີ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມກໍຄື ຈິດໃຈຂອງຜູ້ໄຂ້ ທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ ໂ ດຍການໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ເຂົາ ເຮັດໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າທຸກຄົນຮັກ ແລະ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍ ເມື່ອເຂົາໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ຄົນໄຂ້ກໍຈະເຊົາໄວ ມີຫຼາຍຄົນທີ່ສາມາດເອົາຊະນະພະຍາດຮ້າຍນັ້ນໄດ້ ເຊັ່ນ ເອົາຊ ະນະໂລກມະເຮັງໄດ້ ເພາະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນໃກ້ຊິດນັ້ນເອງ ການອະທິຖານເພື່ອຮັບການຮັກສາຈາກພຣະເຈົ້ານັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຄຣິສຕຽນຈະຄວນປະຕິບັດທົ່ວໄປ ເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ຄົນ ໄຂ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດພວກເຂົາ ໂດຍເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຈະຊົງຮັກສາເຂົາໃຫ້ຫາຍດີ ເຖິງແມ່ນວ່າໂລກນັ້ນບໍ່ສາມາດຮັກສາໃຫ້ເຊົາໄດ້ ຈິດວິນຍານຂອງຄົນໄຂ້ໄດ້ຮັບການຢຽວຢາແລ້ວ ເຂົາບໍ່ ຫ່ວງ ແລະ ບໍ່ກັງວົນ ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າ ໃນໂຮງໝໍຄຣິສຕຽນຫຼາຍແຫ່ງ ຈະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍສາສະໜາຄອຍເບິ່ງແຍງ ເມື່ອເຖິງຂັ້ນວິກິດ ໝໍໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ບໍ່ອາດຈະຊ່ອຍຊີວິດໄດ້ຕໍ່ໄປແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພ ະແນກນີ້ຈະຈຽມໃຈຄົນໄຂ້ໃຫ້ພ້ອມສຳລັບການພັກຜ່ອນ ແລະ ໃຫ້ຄົນໄຂ້ມອບຊີວິດໄວ້ກັບພຣະເຈົ້າ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຖ້າທ່ານມີບັນຫາທາງດ້ານສຸຂະພາບ ທ່ານອາດເປັນໂລກທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນປະຈຳ ບາງ ເທື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານໝົດກຳລັງໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນທ່ານຈົ່ງອະທິຖານ ຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູໄດ້ມອບຊີວິດຂອງທ່ານໃຫ້ກັບພຣະອົງ ຈົ່ງສະຫງົບ ແລະ ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະອົງ ພຣະອົງຍິນດີຟັງຄຳອະທິຖານ ຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ ໃນການຮັກສາຄົນງ່ອຍຂອງພຣະເຢຊູ ເຮົາໄດ້ເຫັນບົດບາດຂອງໝູ່ເພື່ອນທັງ 4 ຄົນຂອງຄົນງ່ອຍນັ້ນ ການສະແດງອອກຂອງພວກເຂົາເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຍົກຍ້ອງ ເຂົາສະລະເວລາຍອມເຮັດ ໃນສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ກ້າເຮັດ ໂດຍການຮື້ຫຼັງຄາເຮືອນຂອງຄົນອື່ນ ເພື່ອຢ່ອນໝູ່ຂອງເຂົາທີ່ເປັນງ່ອຍນັ້ນລົງໄປ ທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາເຮັດ ເຂົາກໍເຮັດດ້ວຍຄວາມຮັກ ທຸກມື້ນີ້ເຮົາກໍສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໝູ່ຂອງເຮົາ ໄດ້ຄືກັນ ເຊັ່ນວ່າໝູ່ເພື່ອນຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກດຽວກັນ ເມື່ອເຂົາເຈັບໄຂ້ໄດ້ປ່ວຍ ເຮົາກໍໄປຢ້ຽມຢາມເຂົາ ໄປໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອບາງສິ່ງບາງຢ່າງເທົ່າທີ່ເຮົາເຮັດໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍ ມີຜົນດີຕໍ່ຈິດໃຈຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນຢ່າງແນ່ນອນ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໜ້າເສຍດາຍ ມື້ນີ້ເວລາຂອງພວກເຮົາໄດ້ໝົດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽ ງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ

a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ